कथम् पूर्वदेहबुद्धिसंयोग इति तदुच्यते पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स पूर्वाभ्यासः तेन एव बलवता ह्रियते हि यस्मात् अवशः अपि स योगभ्रष्टः न कृतम् चेत् योगाभ्याससंस्कारात् बलवत्तरम् अधर्मादिलक्षणम् कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन संस्कारेण ह्रियते अधर्मश्चेद्बलवत्तरः कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः अभिभूयते एव तत् क्षयेतु योगजः संस्कारः स्वयमेव कार्यम् आरभते न दीर्घकालस्थस्यापि विनाशः तस्य अस्ति इत्यर्थः जिज्ञासुः अपि योगस्य स्वरूपम् ज्ञातुमिच्छन् योगमार्गे प्रवृत्तः सन्न्यासी योगभ्रष्टः सामर्थ्यात् सः अपि शब्दब्रह्म वेदोक्तकर्मानुष्ठानफलम् अतिवर्तते అపాకరిష్యతి కిముత బుద్ధ్వా యోగం తన్నిష్ఠ అభ్యాసం కురయాత్